SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື
ປະເທດຂະເໝນເປັນພາກພື້ນໜຶ່ງຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ວ່າຖືກບຸກລຸກໂດຍພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເຕີບ ແລະ ມີການຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂະເໝນ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ທີ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີຂ່າວມີຄາວວ່າ ຊາວຂະເໝນເກີນ 50 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງປະເທດຂະເໝນທັງໝົດຖືກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າ ງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວ Channel News Asia ກະໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະຊາຊົນເກີນເຄິ່ງປະເທດກຳປູເຈຍ ກະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວກໍກາຍເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດໃນແຖບເອເຊຍ ທີ່ມີການສັກວັກຊີ ນ ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກວັກຊີນທາງການທູດ ທີ່ໄດ້ທຳໃຫ້ໂຄງການສັກວັກຊີນປະສົບຄວາມສຳເລັດເນາະ ທັງນີ້ ກຳພູຊາ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ຈົນທີ່ສຸດໃນແຖບເອເຊຍ ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂ ຄວິດ-19 ສ່ວນໃຫຍ່ກະຈາກເພື່ອນມິດ ກໍຄືຈີນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຂະນະດຽວກັນເນາະ ຊ່ວງປາຍສັບດາທີ່ຜ່ານມາ ກະໄດ້ຮັບວັກຊີນອີກຫຼາຍລ້ານໂດສຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ກະອັງກິດເນາະ ໂດຍວັກຊີນຈາກຈີນລວມກັນຫຼາຍເຖິງ 18.7 ລ້ານໂດສ ນອກຈາກນີ້ ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມອີກ 4 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ໃຫ້ກັບທາງກຳພູຊາ ຫຼັງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ບໍລິ ຈາກວັກຊີນ Johnson and Johnson ມາແລ້ວ 1 ລ້ານໂດສ ຜ່ານໂຄງການ COVAX ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳພູຊາກ່າວວ່າ ປະເທດສາມາດສັກວັກຊີນຕາມເປົ້າ ຄື 10 ລ້ານຄົນໄດ້ກ່ອນກຳນົດເກົ່າທີ່ເຄີຍວາງໄວ້ 7-8 ເດືອ ນ ແລະ ຕອນນີ້ກໍປະຊາກອນທັງປະເທດກະສັກວັກຊີນແລ້ວ ລວມໆກັນກະ 10 ລ້ານກວ່າຄົນເນາະ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່ານະ ປະຊາຊົນປະມານ 50% ຂອງປະເທດຂະເໝນຖືກສັກຢາວັກຊີນແລ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າແມ່ນສັກ ຄົ ບ 2 ເຂັມບໍ່ ຫຼືວ່າມີແຕ່ເຂັມດຽວ ຂໍອະໄພ ຕະມື້ກີ້ຕົວເລກຜິດເນາະ ປະຊາກອນ 8 ລ້ານກວ່າຄົນນີ້ເນາະ ສັກວັກຊີນແລ້ວເປັນເຂັມ 1 ໂດສນະ ກະຄື 8.3 ລ້ານຄົນ ແລ້ວກະອີກ 6.4 ລ້ານຄົນນີ້ກະສັກຄົບ 2 ໂດສແລ້ວເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບສະຖານະການໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ມື້ວານນີ້ ວັນທີ 15 ນີ້ນະ ປະເທດຂະເໝນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 84,860 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 1,666 ຄົນຊັ້ນນະ ກະແປວ່າຫຼາຍເຕີບ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທນີ້ມັນເປັນໜ້າວິຕົກນຳ ທີ່ວ່າໃນວັນທີ 15 ສິງຫາປີນີ້ນີ້ກໍມີເປັນ 907,157 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 7,552 ຄົນ ເວົ້າງ່າຍວ່າເປັນເກືອບເຖິງລ້ານຄົນ ມືສະເຕາະ ໃຫ້ທ່ານບອກໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າ ສະຖານະການທີ່ວ່າມັນເປັນຫຼາຍແບບນີ້ນີ້ ມັນພາໃຫ້ປະຊາຊົນໄທນີ້ແຕກຕື່ນນັບມື້ ໜາ ຫຼືບໍ່ເນາະ ຄວາມຕື່ນຢ້ານມັນກະກະເພີ່ມຂຶ້ນເນາະ ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວເລກມີການລາຍງານຊູ່ມື້ ແລ້ວກະຕອນນີ້ຖືວ່າຄວາມແຕກຕື່ນນັ້ນ ກະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເນ້ຍກະພະຍາຍາມລົງທະບຽນວັກຊີນ ໃຫ້ໄ ດ້ວັກຊີນໄວທີ່ສຸດ

ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ